SBS Lao ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ການຂໍຢູ່ອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ແລະ ຕ້ອງມີການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳ ແລະ ໃຊ້ເວລ່ຳເວລາມາກມາຍນຳດ້ວຍ ແຕ່ບັດນີ້ລັດຖະບານ Scott Morrison ຜ່ອນຄາຍກົດເກນກ່ຽວ ກັບການຮ້ອງຂໍ ແລະ ການໃຫ້ວີຊາແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີຈະເປັນຈຸດ ເປັນບ່ອນທີ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຈະເອົາເປັນບ່ອນທີ່ຈະມາຢູ່ມາກິນ ຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນເວລານີ້ກ່ຽວກັບວີຊາຊົ່ວຄາວສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຄື Temporary Graduate Visa ແມ່ນວ່ານັກຮຽນຕ່າງປະເທດມີໂອກາດຈະຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີດົນນານຂຶ້ນຕື່ມ ມາກມາຍ ເພື່ອຈະມີປະສົບການໃນດ້ານວຽ ກເຮັດງານທຳ ແລ້ວຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອຢູ່ໃນປະເທດນີ້ຢ່າງຖາວອນ ວີຊາ Post Studies Work Stream of Temporary Graduate Visa ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ Subclass 485 Visa ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນອຸດົມສຶກສາ ຢູ່ໄດ້ໃນປະເທ ດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ແລະ ຫາເອົາການປະສົບການໃນດ້ານວຽກງານ ພາຍຫຼັງທີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນອຸດົມສຶກສາແລ້ວ Alice Wang ທີ່ເປັນນາຍໜ້າການເຂົ້າເມືອງຄື Immigration ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊິດນີ ລັດນິວຊາວເວວ ປະ ເທດອົດສະຕຣາລີ ຊີ້ແຈງວ່າ The post-study work visa is for overseas students who have applied for their

the um 485 visa can be granted for up to three years. ໄລຍະຄວາມຍາວນານຂອງວີຊາເຮັດວຽກພາຍຫຼັງຮຽນຈົບແລ້ວ ຂຶ້ນກັບປະກາສະນີຍະບັດຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຄື Department of Home Affairs ດັດແປງຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການຮ້ ອງຂໍ ແລະ ກົດເກນວີຊາສຳລັບວີຊາ 485 ທັງໝົດ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກກະທົບກະແທກ

ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ 485 ອັນທີສອງໄດ້ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ກິນຢ່າງລຽນຕິດຢູ່ໃນສູນກາງຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຕໍ່ວີຊານັ້ນໄດ້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງປີ ຄືໃ ນ Subclass Visa ອັນດຽວກັນ ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ 485 ອັນທີສອງ ຕ້ອງຮຽນຈົບຢູ່ໃນສະຖາບັນທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເປັນຢ່າງໜ້ອຍສອງປີ

Uh, so um, the regional center actually um, includes um, a lot of area.
ເຂດຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍມີດ້ວຍ ອົດສະຕຣາເລຍທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນແມລເບີນ ຊິດນີ ແລະ ບຣິສເບນ ຍົກເວັ້ນສາມນະຄອນໃຫຍ່ໆເຫຼົ່ານີ້ ວາທ ຍານາງ Shrestha ກໍເວົ້າວ່າ ຜູ້ຮ້ອງຂໍໂຕເກັ່ງຂອງການຮ້ອງຂໍເອົາວີ ຊາ Post Graduate Stream ກໍສາມາດນຳເອົາສະມາຊິກຄອບຄົວໂດຍກົງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

good incentive ຄົນບາງຄົນຂອງພວກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ພິຈາລະນາໄປຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນຊົນນະບົດອົດສະຕຣາເລຍ ຍ້ອນວ່າມັນຊົດຊ່ວຍໃຫ້ມີແນວທາງໄດ້ອະນຸຍາດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ວີຊາ Graduate Work Stream ມີອາຍຸ 18 ເດືອນ ອາຊີບທີ່ບົ່ງບອກ ຈຳຕ້ອງແມ່ນອາຊີບທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ອາຊີບທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຄື Skill occupation list ແລະ ຖືກຮັບຮູ້